ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ໃນເທດສະບານ Fairfield ໃນຂົງແຄວ້ນ Sydney New South Wales ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ມີຄົນເລືອດລາວຢູ່ກິນ ແລະ ດຳລົງຊີວິດມາກມາຍ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ເດືອນມີນາ ປີ 1976 ເປັນຕົ້ນມາ ທາງການການປົ ກຄອງຂົງເຂດ Fairfield ຖືກຈູ່ໂຈມ ມອງເບິ່ງວ່າເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງວິກິດໂຄວິດ-19 ທີ່ລະບາດຂຶ້ນໃນໄລຍະນີ້ ດ້ວຍເຫດນີ້ ມັນມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຄວິດ-19 Delta ຍຶດໝັ້ນໃນຊຸມຊົນ Fairfield ທີ່ປະກອບໂດຍນານາສັງຄົມ ນານາວັ ດທະນະທຳ ແລະ ນານາພາສາ ຍານາງ Rasha Daniel ຢູ່ກິນຢູ່ໃນ Fairfield ມາແລ້ວ 16 ປີ ພາຍຫຼັງທີ່ຍານາງຍົກຍ້າຍມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈາກປະເທດອີຣັກ ໃນຄາວປີ 2020 ຍານາງອຸທິດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເວລາຂອງຍານ າງໄປອາສາສະໝັກແກ່ຊຸມຊົນ ຍານາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ love to help others and do things like just that's my
ຍານາງມັກຊົດຊ່ວຍຄົນອື່ນ ແລະ ກະທຳສິ່ງຕ່າງໆ ນັ້ນແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກອັນແຂງກ້າຂອງຍານາງ

ທີ່ທາງການການປົກຄອງເທດສະບານ Fairfield ຕໍ່ສູ້ໂຄວິດ-19 ທີ່ລະບາດຂຶ້ນໃນ Sydney ໃນຄັ້ງລ່າສຸດນີ້ ເພື່ອຄວບຄຸມມັນໄວ້ ຍານາງ Daniel ເວົ້າວ່າ It's a melting pot. It's a big mix of great people.
ມັນຍາກຊາຫຼາຍແທ້ໆ ຍາກຫຼາຍທີ່ເຫັນທຸກໆຄົນທີ່ໃນເວລານີ້ຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນໂດຍສະເພາະ ນອກນັ້ນສຳລັບສາມມື້ມາແລ້ວ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ຍົນເຮລິຄອບເຕີບິນໄປໆມາໆໃນຍາມມື້ເວັນ ແລະ ກາງຄືນ Fairfield ເປັນເ ຂດແດນຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍທີ່ປະກອບດ້ວຍນານາເຜົ່າຫຼາຍທີ່ສຸດ ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງອົດສະຕຣາເລຍຂອງຄັ້ງລ່າສຸດເຫັນວ່າ ພໍ່ແມ່ຂອງ 78 ເປີເຊັນຂອງຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນ Fairfield ເກີດມາຈາກຕ່າ ງປະເທດ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 75 ເປີເຊັນປາກເວົ້າພາສາອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ Fairfield ກໍເປັນທີ່ຢູ່ກິນຂອງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອົບພະຍົບ Assyrian ທີ່ຖືກນຳມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ

ດຣ Mark ຊີ້ແຈງວ່າ Fairfield ຄວນເປັນຊັບສົມບັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ Sydney ບໍ່ແມ່ນເປັນບັນຫາໂຄວິດໃສ່ຄົນອື່ນໆ ແລະ ໂຕເອງ ມັນແມ່ນຊັບສົມບັດທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຈາກ ເມື່ອທີ່ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຖະໜົນຫົນທາງຂອ ງ Fairfield ເປົ່າວ່າງໄປໃນເວລານີ້ ຍານາງ Rasha ເວົ້າວ່າ They very strong community and I think they will do.